From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າອັດນະສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ອິດທິພົນຂອງຈີນຕໍ່ບັນຫາການເລືອກຕັ້ງຂອງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ຕິດຕາມດ້ວຍ ແລະ ກ ານເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວພາກທີໜຶ່ງຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ປະຈຳແລງວັນສຸກມື້ນີ້ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ອິດສະຣາແອນກ່ າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຫົວຮຸນແຮງຂອງກຸ່ມອິດສະລາມຈີຮາດ ຖືກສັງຫານຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນໃນເມືອງເຈນິນ ນັກ ນັກມະນຸດສະທຳຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການຢຸດຍິງຢູ່ເຂດກາຊາຢ່າງຮີບດ່ວນ ເນື່ອງຈາ ກສະຖານະການເລີ່ມຮ້າຍແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຂອງຣັດເຊຍໃສ່ເມືອງໂອເດສຊາ ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ ຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບ າຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າທິບສຸດາ ສະບາຍດີ ອານາສັກ ຊຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ຂ່າວ ເອີ ທີ່ສຳຄັນໃນມື້ນີ້ເນາະ ເອີ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄປວ່າ ອິດສະຣາແອນໄດ້ທຳການໂຈມຕີໃນມື້ວານນີ້ ໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫັ້ນ ຂະເຈົ້າໄດ້ສັງຫານ ເອີ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຂອງກຸ່ມອິດສະລາມຈີຮາດຄົນໜຶ່ງ ເຖິງ ຊຶ່ງມີຊື່ວ່າທ້າວ ຢັດເຊີ ຮານູນ ທີ່ລາວມີການພົວພັນກັບການໂຈມຕີທີ່ຜ່ານມາໃນຂົງເຂດ ອ່າ West Bank ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ໃນຂົງເຂ ດເມືອງເຈນິນຫັ້ນນະ ທີ່ຕັ້ງຂົງເຂດພາກໃຕ້ຂອງ West Bank ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ອ່າ ອິດສະຣາແອນກໍກ່າວວ່າ ຂະເຈົ້າກໍພະຍາຍາມຄັ້ງໃໝ່ທີ່ຈະເຈລະຈາກັບກຸ່ມຮາມາສ ໃນການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວຢູ່ຂົງເຂດກາຊ າ ແລະກະພ້ອມກັບ ອ່າ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ອ່າ ແລະ ໃນການປ່ອຍໂຕປະກັນທີ່ຍັງຖືກຄວບຄຸມໂຕຢູ່ໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ໃນຈຳນວນ 100 ຄົນນັ້ນ ຊຶ່ງຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານັ້ນລວມເຖິງການສົ່ງບັນດາຜູ້ເຈ ລະຈາເຂົ້າໄປຫາລືເພື່ອການເຈລະຈາຢຸດຍິງຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຂອງອິດສະຣາແອນ ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບໂມຊາດຂອງອິດສະຣາແອນຈະເປັ ນຜູ້ນຳພາກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນກ່ອນໜ້ານັ້ນ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງອິດສະຣາແອນ ທ່ານ Yoav Gallant ກ່າວຕໍ່ນັກການທູດສະຫະລັດປະຈຳພາກຕາເວັນອອກກາງ ທ່ານ Brett McGurk ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານຈະ ຂະຫຍາຍອຳນາດທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ບັນດານັກເຈລະຈາສຳລັບໂຕປະກັນຂອງພວກເຮົາ ຄຳເຫັນຂອງທ່ານມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງທ່ານ Benny Gantz ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຄະນະລັດຖະມົນຕີສົງຄາມຂອງອິດສະຣາແອນກັບທ່ານ Gallant ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທ່ານ Benjamin Netanyahu ກ່າວໃນຕອນແລງວັນພຸດແລ້ວນີ້ວ່າ ກຳລັງດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ນີ້ແມ່ນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມໃໝ່ຄັ້ງທຳອິດຂອ ງອິສຣາແອລ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເຈລະຈາຢູ່ນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລ ສະຫະລັດ ອີຈິບ ແລະ ກາຕາ ໄດ້ຕົກຢູ່ສະພາບທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາເມື່ອ 1 ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ອານາສັກ ທູດພິເສດຕາເວັນອ ອກກາງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼັງຈາກການຢ້ຽມຢາມເຂດກາຊາໃນອາທິດນີ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນນັ້ນ ແມ່ນເປັນໜ້າຕົກໃຈ ແລະ ບໍ່ຍືນຍົງ ແລະ ສະຖານ ະການດ້ານມະນຸດສະທຳນັ້ນແມ່ນຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເນັ້ນຢ້ຳໄດ້ພຽງພໍວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການຂໍ້ຕົກລົງອັນຮີບດ່ວນທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການຢຸດຍິງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ການປ່ອຍຕົວປະກັນ ທ່ານ ທໍ ເວັນເນສແລນ ກ່າວຕໍ່ສະພາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ຈາກນະຄອນເຈຣູຊາເລັມ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ສະພາຂອງ 15 ປະເທດ ລົ້ມແຫຼວໃນການລົງມະຕິຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງດ້ານມະນຸດສະທຳໃ ນທັນທີ ເນື່ອງຈາກມີການຄັດຄ້ານຈາກສະຫະລັດ ສະມາຊິກສະພາ 13 ທ່ານ ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ຄວາມທີ່ສະເໜີໂດຍອານຈີເຣຍ ໃນຂະນະທີ່ອັງກິດບໍ່ອອກສຽງ ທ່ານ ເວັນເນສແລນ ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານດ້ານ ມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດກາຊາ ພົບກັບອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍມີຈຳນວນລົດບັນທຸກການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍ 500 ຄັນຕໍ່ມື້ ພວກເຮົາຕ້ອງການມາດຕະການຄວາມໝັ້ນຄົງເພີ່ມເຕີມ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຄື່ອ ງມື ແລະ ຈຸດ ຈຸດເຂົ້າເຖິງ ເພື່ອຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ໂດຍສະເພາະໃນພາກເໜືອ ທ່ານກ່າວ ແລະ ກ່າວຕື່ມວ່າ ການຂາດແຄນອາຫານ ນ້ຳ ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສແບບກະທັນຫັນ ໄ ດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສິ້ນຫວັງ ທີ່ນຳໄປສູ່ການພັງລົງຂອງລະບົບກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ອິສຣາແອລປະຕິເສດວ່າຕົນກຳລັງຂັດຂວາງ ຫຼື ຈຳກັດການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໄດ້ກ່າ ວຫາກຸ່ມຮາມາສວ່າຫັນປ່ຽນການຊ່ວຍເຫຼືອໃນບາງກໍລະນີ ທ່ານ ເວັນເນສແລນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຂອງຂະບວນລົດ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເນື່ອງຈາກມີການໂຈມ ຕີຫຼາຍຄັ້ງໃສ່ບ່ອນລີ້ໄພຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຂະບວນລົດຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຖືກໂຈມຕີໃສ່ໂດຍກອງທັບເຮືອຂອງອິສຣາແອລໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ສູນເສຍເຈົ້າໜ້າທີ່ 160 ຄົນ ເຊິ່ງເ ປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ ທິບສຸດາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບລຳໜຶ່ງຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງໂຈມຕີຂົງເຂດການຄ້າຢູ່ໃນທ່າກຳປັ່ນທະເລດຳຂອງປະເທດ ໃນຕອ ນກາງ ກາງຄືນທີ່ຜ່ານມາ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ ກອງທັບກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 31 ລຳ ເຂົ້າໃສ່ຢູເຄຣນໃນຕອນແລງ ກາງຄືນແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງກອ ງກຳລັງປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ໄດ້ທຳລາຍ 23 ລຳໃນຈຳນວນທັງໝົດລົງໄດ້ ກອງກຳລັງພາກໃຕ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂັດຂວາງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 9 ລຳ ແຕ່ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບເຫຼົ່ານັ້ນ ຕົກຢູ່ໃນບໍລິເວ ນໃກ້ກັບທ່າກຳປັ່ນ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ ທີ່ຢູ່ບໍລິເວນ ຢູ່ທີ່ບໍລິເວນເມືອງດະນິໂປຣເປຕຣົບ ເຈົ້າຂອງພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ທ່ານເຊີເກ ລີຊາກ ກ່າວຜ່ານທາງເທເລແກຣມວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕົກໃສ່ຕຶກອາພາດເມັນແຫ່ງໜຶ່ງ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ 8 ຄົນ ທ່ານກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພກຳລັງດຳເນີນການຊອກຫາຊາກຫັກພັງ ແລະ ຜູ້ຄົນອື່ນໆທີ່ອາດຈະຍັງຢູ່ໃຕ້ຊາກຫັກພັງຕ່າງໆເຫຼົ່ ານັ້ນ ການຮຸກຮານຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ ປີ 2022 ແລະ ໃນຂະນະທີ່ວັນຄົບຮອບ 2 ປີໃນມື້ອື່ນນີ້ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ 7 ປະເທດອຸດສາຫະກຳຊັ້ນນຳ ຈະຈັດກອງປະຊຸມອອນລາຍໃນວັນເສົາ ມື້ອື່ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນສຳລັບຢູເຄຣນ ອານາຈັກ
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ 2 ປີຫຼັງຈາກຣັດເຊຍເຮັດສົງຄາມ ກັບຢູເຄຣນ ສະຫະລັດກຳລັງເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ວັງເຄຣມລິນ ເປັນສອງເທົ່າ ໂດຍການປະກາດລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ທະນາຄານ ແລະ ອຸດສາຫະກຳອາວຸດ ຕາມການອະທິບາຍໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ອ າວຸໂສທ່ານໜຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ມື້ໜຶ່ງກ່ອນທີ່ສະຫະລັດວາງແຜນປະກາດບັນດາມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ມົສກູ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີຄວາມປາດຖະໜ າອັນໜັກແໜ້ນ ຢູ່ໃນກຸ່ມຊາວປະເທດທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນຍຸຕິລົງ ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງນັ້ນ ຄືກັນກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານລາຣອຟ ທ່ານຈະໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອ ງຂອງໝູ່ຄະນະທີ່ໜັກແໜ້ນ ທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ G7 ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມ G20 ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມາຈາກບັນດາປະເທດອື່ນໆອີກຫຼາຍປະເທດ ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນໃນການຍຸຕິການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ການ ຟື້ນຟູສັນຕິພາບ ທ່ານບລິງເກນກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມນັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີປະເທດ G20 ທີ່ນະຄອນຣີໂອເດຈາເນໂຣ ປະເທດບຣາຊິລ ບາງສ່ວນຂອງກາ ນລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ຈະແນເປົ້າໃສ່ບັນດາຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງການ ໃນລະຫວ່າງການຖືກກັກຂັງ ຂອງຜູ້ນຳພາຝ່າຍຄ້ານ ຜູ້ນຳ ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານອາເລັກເຊ ນາ ວານີ ທິບສຸດາ
ມານດາຂອງມື້ລາງຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຣັດເຊຍ ທ່ານອາເລັກເຊ ນາວານີ ກ່າວວ່າ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ໃນທີ່ສຸດ ທ່ານນາງກໍໄດ້ເຫັນສົບລູກຊາຍຂອງທ່ານນາງ ແລະ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງພວມຕ້ານຢັນການ ກົດດັນຢ່າງໜັກຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຢາກໃຫ້ທ່ານນາງຕົກລົງຮັບເອົາການຝັງແບບລັບໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນຈຸດສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນ ໃນການຖະແຫຼງຜ່ານທາງວິດີໂອຈາກເມືອງຊາເລຄາດ ໃນເຂດຂົ້ວໂລ ກເໜືອ ທ່ານນາງລີຢຸດມີລາ ນາວານາຢາ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໄປເບິ່ງສົບຂອງລູກຊາຍທ່ານນາງ ຢູ່ທີ່ໂຮງເຢັນຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ເມື່ອຕອນແລງຂອງມື້ວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານນາງໄດ້ກ່ າວໃນຊຸດສີດຳວ່າ ອີງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ພວກເຂົາຄວນມອບສົບຂອງອາເລັກເຊໃຫ້ຂ້ອຍໃນທັນທີໂລດ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແບບນັ້ນຈົນຮອດດຽວນີ້ ພວກເຂົາໄດ້ຂົ່ມຂູ່ ແບລັກເມລຂ້ອຍ ຕັ້ງເງື່ອນໄຂກັບ ຂ້ອຍກ່ຽວກັບວ່າສົບຂອງອາເລັກເຊຄວນຈະຖືກຝັງໃນເວລາໃດ ແລະ ຢູ່ບ່ອນໃດ ນີ້ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມຢູ່ໃນວິດີໂອທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງ YouTube ວ່າ ພວກເຂົາຢາກໃຫ້ສິ່ງນີ້ປົກປິດເປັນຄວາມລັ ບ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີການອຳລາຄາຈາກ ພວກເຂົາຢາກນຳຂ້ອຍໄປຢູ່ ຢື ຢືນຢູ່ແຄມປ່າຊ້າ ໄປເບິ່ງຂຸມທີ່ຂຸດໃໝ່ໆ ແລະ ເວົ້າວ່າ ນີ້ແມ່ນຂຸມລູກຊາຍເຈົ້າ ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳສິ່ງນີ້ ທ່ານນາວານນີເສຍຊີວິດຢ່າງບໍ່ຄາດ ຄິດຢູ່ທີ່ນິຄົມນັກໂທດຂົ້ວໂລກເໜືອເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ເຊິ່ງລວມອາຍຸໄດ້ 47 ປີ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເພື່ອນຝູງ ແລະ ປະເທດຕາເວັນຕົກທັງຫຼາຍ ໄດ້ກ່າວຫາລັດຖະບານຣັດເຊຍວ່າເປັນຜູ້ສັງຫານທ່ານນາວານນີ ເຊິ່ງວັງເຄຣມລິນໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫານີ້ ແລະ ເວົ້າວ່າຕົນກຳລັງທຳການສືບສວນເບິ່ງສະພາບທີ່ຫ້ອມລ້ອມໃນການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານນາວານນີ ອານາສັກ ເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວທີ່ປະທານາທິບໍ ດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງສຳລັບການປ້ອງກັນຢູໂຣບທີ່ແຂງແກ່ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ເປັນອິດສະຫຼະກວ່າເກົ່າ ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊອກບອນ ໃນນະຄອນຫຼວງປ າຣີ ເມື່ອປີ 2017 ວ່າ ສິ່ງທີ່ຢູໂຣບ ການປ້ອງກັນຢູໂຣບ ຂາດທີ່ສຸດໃນທຸກມື້ນີ້ ແມ່ນວັດທະນະທຳການວາງແຜນຍຸດທະສາດທົ່ວໄປ ຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ພຽງພໍເທົ່າ ພຽງບໍ່ພໍເທົ່າ ພຽງບໍ່ພໍເທົ່າໃດເດືອນຫຼັງຈາກໄດ້ເ ຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີຄືດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕ່າງໆ ລວມທັງສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ທ່ານມາກຣົງໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມບໍ່ສາມາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເຮັດວຽ ກນຳກັນຢ່າງໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນ ໄດ້ທຳລາຍຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງພວກເຮົາໃນຖານະເປັນຄົນຢູໂຣບ ມື້ນີ້ ມັນເບິ່ງຄືວ່າປະເທດຕ່າງໆໃນສະຫະພາບຢູໂຣບກໍໄດ້ເຊື່ອຟັງໃນທີ່ສຸດ ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນຍ້ອນທ່ານ ມາກຣົງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍ້ອນເຫດການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກນະຄອນຫຼວງຂອງຝຣັ່ງ ຄືຣັດເຊຍທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ກີຢິບທີ່ກຳລັງດີ້ນຮົນເອົາຕົວລອດ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ ທີ 3 ແລະ ຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບການສະໜອງການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະລັດ ຈະຫຼຸດລົງສຳລັບຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະ ພັນທະມິດມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ ໂດຍສະເພາະຖ້າອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂດໂນ ທ ຣຳ ກັບຄືນສູ່ອຳນາດ ທິບສຸດາ ໃນປີແຫ່ງການເລືອກຕັ້ງທີ່ຫ້ອມລ້ອມດ້ວຍຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ແຈ່ມແຈ້ງກໍຄືວ່າ ຊາວອາເມລິກັນຈະເຫັນຄູ່ແຂ່ງເກົ່າໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄ ບເດັນ ແລະ ຜູ້ທ້າຊີງທີ່ນຳໜ້າຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ

ຫາກແຕ່ການຢັ່ງຫາງສຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວອາເມລິກັນອີກຫຼາຍໆຄົນເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບທ່ານ ໄບເດັນ ຜູ້ທີ່ຈະມີອາຍຸ 82 ປີໃນວັນເລືອກຕັ້ງ ໂດຍມີອາຍຸແກ່ກວ່າທ່ານ ທຣຳ ທີ່ມີອາຍຸ 78 ປີ ສະນັ້ນແລ້ວ ດ້ວຍ ເຫດໃດຊາວອາເມລິກັນຈຶ່ງຢູ່ໃນສະຖານະການແນວນີ້ ຄຳຕອບສັ້ນໆແມ່ນ ອີງຕາມບັນດານັກວິເຄາະທີ່ກ່າວວ່າ ທັງທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານ ທຣຳ ຢາກໄດ້ຕຳແໜ່ງອີກສະໄໝໜຶ່ງ ແລະ ພວກເພິ່ນກໍດຳເນີນງາ ນໃນລະບົບການເມືອງ ທີ່ມຸ່ງໃສ່ຝ່າຍທີ່ຜູ້ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນປັດຈຸບັນເປັນຜູ້ໄດ້ປຽບ ອານາສັກ ຍານລົງຈອດເທິງດວງເດືອນຂອງເອກະຊົນສະຫະລັດໄດ້ໄປຮອດເດືອນແລ້ວ ແຕ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງບໍລິສັ ດໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ສົ່ງສັນຍານທີ່ອ່ອນກັບມາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ຍານລົງຈອດເທິງດວງເດືອນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນຳພາຕົນເອງສຳຫຼວດພື້ນຜິວຂອງດວງເດືອນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຊອກຫາ ຈຸດທີ່ຂ້ອນຂ້າງເປັນບ່ອນຮາບພຽງໃນຜາ ແລະ ປາກພູທີ່ຢູ່ເຂດໃຕ້ສຸດຂອງເດືອນ ບໍລິສັດ Intuitive Machines ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມຢ່າງໜັກທີ່ຈະກາຍເປັນທຸລະກິດເອກະຊົນຜູ້ທຳອິດທີ່ສາມາດລົງຈອດທັງ ເທິງດວງເດືອ ນໄດ້ ເຊິ່ງແມ່ນການກະທຳທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໂດຍ 5 ປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຍານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງອົງການນາຊາ ເພື່ອພະຍາຍາມຈະເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງເຄື່ອງເປັນການຄ້າ ກ່ອນການເດີນທາງກັບຄືນໄປເດືອນ ຂອນ ຂອງນັກອະວະກາດທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ມັນບໍ່ໄດ້ມີຍານອະວະກາດຂອງສະຫະລັດຢູ່ເທິງເດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການສິ້ນສຸດຂອງໂຄງການອາໂປໂລຂອງອົງການນາຊ າ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ່ອນປິດທ້າຍລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍ ຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ຈະພາກັນໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນວັນທີ 17 ເມສາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອເລືອກເອົາຜູ້ນຳຂອງປະເທດພວກເຂົາ ການເລືອ ກຕັ້ງນີ້ອາດຈະເປັນຜົນສະທ້ອນທີ່ຕິດພັນມາ ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບປະຊາຊົນຢູ່ໃນໝູ່ເກາະດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສະທ້ອນເຖິງສະຫະລັດ ແລະ ຈີນນຳອີກດ້ວຍ ເຈສຊິກາ ສະໂຕນ ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ມີລາຍງາ ນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງທິບສຸດາມີລາຍລະອຽດ ແນມເບິ່ງຮອບໆບໍລິເວນໃນນະຄອນຫຼວງໂຮນີອາຣາຂອງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ທ່ານຈະເຫັນການລົງທຶນຕ່າງໆຂອງຈີນຢູ່ທົ່ວທຸກມຸມ ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ຂະໜາດ 10,000 ບ່ອນນັ່ງ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນງານມະຫະກຳກິລາປະຈຳຂົງເຂດປາຊີຟິກປີ 2023 ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກການລົງທຶນຂອງຈີນຈຳນວນ 220 ລ້ານໂດລາ ການຍົກລະດັບຂອງທ່າເຮືອໂຮນີອາຣາ ແລະ ສ ະຖານທູດຈີນທີ່ກວ້າງຂວາງແຫ່ງໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປີດຂຶ້ນໜຶ່ງປີຫຼັງຈາກໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ສິ້ນສຸດສາຍພົວພັນທາງການທູດກັບໄຕ້ຫວັນ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນປັກກິ່ງ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງນາຍົກລັດຖະມົ ນຕີ ທ່ານມານາເຊ ໂຊກາແວ ຜູ້ທີ່ມາຈາກພັກຂອງພວກເຮົາ ຫຼື OUR ຫວັງວ່າຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນອຳນາດຕໍ່ໄປ ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດທີ່ກຳລັງມີຂຶ້ນໃນເດືອນເມສາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ທ່ານໂຊກາແວ ຍັງຄົງໃຫ້ສັນ ຍາທີ່ຈະສືບຕໍ່ສາຍພົວພັນໃກ້ຊິດກັບຈີນ ດ້ວຍນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ ເບິ່ງໄປທາງທິດເໜືອ ຫຼື ລຸກນອດ ທ່ານກ່າວວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພັກພວກເຮົາຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ການເສີມສ້າງ ສາຍພົວພັນຂອງພວກເຮົາກັບຈີນ ໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດລຸກນອດ ຄຽງຄູ່ກັບການສືບຕໍ່ບຳລຸງສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ກັບຄູ່ພາຄີດັ້ງເດີມຂອງພວກເຮົາ ເຊັ່ນ ອອສເຕຣເລຍ ພວກເຮົາ ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເປັນມິດກັບທຸກຝ່າຍ ແລະ ບໍ່ເປັນສັດຕູຕໍ່ຜູ້ໃດ ຝ່າຍຄ້ານທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານໂຊໂກແວ ຄືພັກແຄ ຫຼື CARE ເຊິ່ງນຳພາໂດຍທ່ານແມັດທິວ ວາເລ ທີ່ໄດ້ຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການເພິ່ງພາ ອາໄສໃນການລົງທຶນຂອງຈີນ ທ່ານວາເລກ່າວວ່າ ພວກທ່ານຮູ້ວ່າ ຄວາມຊື່ສັດຂອງລັດຖະບານພວກທ່ານ ບໍ່ແມ່ນຕໍ່ປະຊາຊົນໃນໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຕໍ່ພວກທ່ານ ແຕ່ແມ່ນເພື່ອຜູ້ທີ່ໃຫ້ທຶນແກ່ພວກ ເຂົາເຈົ້າ ທ່ານວາເລໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການລົງປະຊາມະຕິທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບສັນຍາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງປະຈຳປີ 2022 ທີ່ໄດ້ບັນລຸກັບປັກກິ່ງ ແລະ ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ທ່ານບໍ່ສະໜັບສະໜູນການເພິ່ງພາ ຄູ່ຮ່ວມມືໃນດ້ານການພັດທະນາຕ່າງໆ ທ່ານວາເລກ່າວວ່າ ພວກເຮົາມອງຫາການພົວພັນທີ່ສົມດຸນກັນໃນເວທີແຂ່ງຂັນສາກົນ ການພົວພັນທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຕໍ່ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນເປັນສຳຄັນ ສຳລັ ບປະຊາຊົນຊາວໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນຈຳນວນໜຶ່ງ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດບໍ່ແມ່ນແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນສຸດ ນາງແອນເດຣຍ ມາຮູນົວ ປະຊາຊົນໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນກ່າວວ່າ ແນວຄວາມຄິດຂອງການ ສຶກສາຟຣີ ຈາກຊັ້ນປະຖົມຈົນເຖິງມັດທະຍົມຕົ້ນ ແມ່ນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈຢູ່ສະເໝີ ສ່ວນຄົນອື່ນໆ ບອກກັບວີໂອເອວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈກັບການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຄ ວາມປອດໄພນຳປັກກິ່ງໃນປີ 2022 ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາໃໝ່ໆ ທີ່ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາ ທ້າວມາຍຕົວ ຜູ້ມີສິດລົງຄະແນນສຽງໃນໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນກ່າວວ່າ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍທີ່ພວກເຮົ າຈຳເປັນຕ້ອງມີການລົງປະຊາມະຕິ ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາໃນຖານະທີ່ເປັນປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ມີສິດໃນການປາກເວົ້າ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບພວກເຮົາ ວ່າແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງທີ່ດີສຳລັບພວກເ ຮົາໃນເລື່ອງຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຕ່ນັກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານປາຊີຟິກ ທ່ານ ເກຣກ ບຣາວ ກ່າວວ່າ 80 ເປີເຊັນຂອງປະຊາຊົນໃນໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ພາກັນອາໄສຢູ່ໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດໃດໆ ຈາກການລົງທຶນຂອງຈີນ ທ່ານ ເກຣກ ບຣາວ ຈາກສະຖາບັນນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດຂອງອອສເຕຣເລຍ ກ່າວຜ່ານຊູມວ່າ They might wonder if this investment will appear in my community. ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະສົງໄສວ່າ ຖ້າການລົງທຶນນີ້ຫາກຈະປາກົດຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫຼືບໍ່ ປະຊາຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເພື່ອນບ້ານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍ ດດັ່ງກ່າວນີ້ຫຼືບໍ່ ຫຼືເງິນຈະຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ຫຼືຢູ່ໃນບັນຊີທະນາຄານຂອງພວກຄົນຊັ້ນສູງບໍ ທ່ານ ບຣາວ ກ່າວວ່າ ໄຊຊະນະຂອງພັກ OUR ແມ່ນໄຊຊະນະຂອງຈີນ ແລະ ຈະເປັນຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະຫ ະລັດກຳລັງສູນເສຍອິດທິພົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນພາກພື້ນ ເຊິ່ງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ເມສາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ທິບສຸດາ VOA
ນັກທຸລະກິດໄທຄາດວ່າ ການຄ້າລະຫວ່າງໄທກັບຈີນ ໂດຍການຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນປີ 2024 ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 30 ເປີເຊັນ ແລະ ຍັງຈະເຊື່ອມຕໍ່ການຄ້າໄທ-ຈີນໄປເຖິງມາເລເຊຍອີກ ດ້ວຍ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ນັກທຸລະກິດໄທຄາດໝາຍວ່າ ການຄ້າລະຫວ່າງໄທກັບຈີນ ທີ່ຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນປີ 2024 ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 30 ເປີເຊັນ ທຽບ ໃສ່ປີ 2023 ເພາະວ່າໄດ້ມີການປັບປຸງລະບົບໃຫ້ບໍລິການການຂົນສົ່ງທີ່ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍການລົດຂັ້ນຕອນໃນການກວດກາສິນຄ້າໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ກໍຄື ການກວດກາສິນຄ້າສະເພາະຢູ່ທີ່ຕົ້ນ ທາງ ແລະ ປາຍທາງເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເມື່ອສົມທົບດ້ວຍການຕົກລົງເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ລະຫວ່າງໄທ ຈີນ ແລະ ມາເລເຊຍ ທີ່ຈະເລີ່ມດຳເນີນການໃນເດືອນມີນາ 2024 ນີ້ ຈຶ່ງໝັ້ນໃຈວ່າການຄ້າລະຫ ວ່າງຈີນ-ໄທ ທີ່ຜ່ານລາວນັ້ນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂົນສົ່ງຜົນລະໄມ້ຈາກໄທໄປຈີນ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດໄທຢືນຢັນວ່າ ຈະມີຕູ້ເຢັນເພື່ອຈະຂົນສົ່ງລຳໄຍ ຈະມີຕູ້ເຢັນເພື່ອຈະຂົນສົ່ງລ ຳໄຍ ມັງຄຸດ ຖົ່ວລຽນ ໃນການສົ່ງໄປປະເທດຈີນ ເຊິ່ງຄາດວ່າເຮົາຈະສົ່ງໄປໄດ້ຫຼາຍ ເລື່ອງທຸລຽນ ມັງຄຸດ ເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີ 20 ເຖິງ 30 ເປີເຊັນຂອງປະລິມານຂົນສົ່ງທາງລາງ ຊຶ່ງເຮົາຄາດວ່າ ປະເທດຈີນຈະສົ່ງຕູ້ສິນຄ້າ ບໍ່ວ່າຈາກເມືອງສົງຈິງ ຫຼື ຄຸນໝິງ ຈະສົ່ງຜ່ານລາວແລ້ວກໍຜ່ານທາງໄທ ກໍສົ່ງໄປເກາະປີນັງເພື່ອສົ່ງອອກໄປທາງເຮືອ ເປັນໂຄງການທີ່ເຮົາໄດ້ມີການລົມກັນ ສ່ວນນັກທຸລະກິດລາ ວໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ສິນຄ້າຂອງລາວສາມາດແຂ່ງຂັນທາງດ້ານລາຄາໃນຕະຫຼາດການຄ້າສາກົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງປັບລົດ ແລະ ກຳນົດອັດ ຕາຄ່າທຳນຽມການໃຫ້ບໍລິການທ່າບົກໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນໃນທົ່ວປະເທດ ລວມທັງການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບຊື້ສິນຄ້າກະສິກຳໃນລາວດ້ວຍການຊຳລະລາຄາສິນຄ້າເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດດ້ ວຍ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເງິນກີບແຂງຄ່າຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ຫາກບໍ່ສະນັ້ນ ປະຊາຊົນລາວກໍຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບວິກິດການທາງເສດຖະກິດຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວຢືນຢັນວ່າ ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາ ກທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນກໍເປັນບັນຫາລະອຽດອ່ອນ ແລະ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍບັນຫາ ເປັນຕົ້ນ ການຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເ ສດຖະກິດການເງິນ ເຫັນວ່າຍັງຊັກຊ້າຫຼາຍ ຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຂອງສັງຄົມ ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກຂອງລັດ ກໍບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງແທ້ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ທັນໄປຕາມກົນໄກຕາມຈຸດປະສົງເ ປົ້າໝາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ທັງນີ້ໂດຍໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວໄດ້ເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນລາວຈຳນວນ 8,139 ຄອບຄົວ ໃນນີ້ສາມາດຕົກລົງ ແລະ ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຕາມ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລາວໄດ້ແລ້ວ 7,306 ຄອບຄົວ ຄິດເປັນມູນຄ່າການຊົດເຊີຍ 1,530 ກວ່າຕື້ກີບ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອ 833 ຄອບຄົວທີ່ຍັງບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍໃນມູນຄ່າ 313.48 ຕື້ກີບ ເພາະເຫັນວ່າເປັນການຊົດເຊີຍທີ່ຕ່ຳກວ່າຄ ວາມເປັນຈິງ ທັງຍັງປາກົດວ່າທາງການລາວບໍ່ສາມາດຕິດຕາມຕົວຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນໄດ້ຈຳນວນໜຶ່ງ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງກໍເປັນຍ້ອນພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ຕ່ຳເກີນໄປນັ້ນ ໂດ ຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງມີການຊົດເຊີຍລະຫວ່າງ 15,000 ຫາ 137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ໃນຂະນະທີ່ທີ່ດິນຢູ່ເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີລາຄາຊື້ຂາຍເກີນກ ວ່າ 3 ລ້ານກີບຕໍ່ຕາແມັດ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນໃນໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຕ່ຳກວ່າລາຄາທີ່ເປັນຈິງເກີນກວ່າ 20 ເທົ່າຕົວນັ້ນເອງ ນອກຈາກນັ້ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາລາວ ໃຫ້ເປັນສູນກາງການເຊື່ອມໂຍງດ້ານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃນລຸ່ມນ້ຳຂອງ ກໍຍັງປະສົບກັບບັນຫາຊັກຊ້າມາໂດຍຕະຫຼອດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການ Vientiane Logistic Park ທີ່ຮອງຮັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໂດຍທາງລົດໄຟລາ ວ-ຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການເວນຄືນທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ປາກົດວ່າບໍລິສັດລົງທຶນໃນໂຄງການໄດ້ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບໄດ້ພຽງແຕ່ 19 ລ າຍເທົ່ານັ້ນ ຈາກຜູ້ຖືກກະທົບທັງໝົດ 89 ລາຍ ທັງຍັງໄດ້ປັບລົດຄ່າເວນຄືນລົງອີກດ້ວຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າເວນຄືນໃນປັດຈຸບັນຈະເປັນອັດຕາທີ່ຕ່ຳກວ່າລາຄາທີ່ເປັນຈິງຢູ່ແລ້ວກໍຕາມ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົ ງຣິດ ໂພນເງິນ VOA ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ອົງການຢູເນສໂກເຕືອນທາງການລາວວ່າ ມີຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ຈະສົ່ງຜົນກ ະທົບຕໍ່ສະຖານະຂອງການເປັນເມືອງມໍລະດົກໂລກຂອງຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງລວມທັງການສ້າງເຂື່ອນເທິງແມ່ນ້ຳຂອງ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງໄດ້ໃນມື້ອື່ນ ແລະ ຂໍແຈ້ງຂ່າວດີໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບວ່າ ທ່ານສ າມາດຂຽນຄວາມເຫັນ ຫຼື ໃຫ້ອີໂມຈິ ໃນການລາຍງານຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານອ່ານຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ VOA ລາວໄດ້ແລ້ວ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ຕຳຫຼວດຈີນກຳລັງສືບສວນ ສອບສວນການຖິ້ມເອກະສານທາງອອນລາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ຜິດປົກກະຕິຈາກບໍລິສັດຮັບເໝົາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເອກະຊົນ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບອົງການຕຳຫຼວດຂັ້ນສູງຂອງຈີນ ແລະ ພາກສ່ວນ ອື່ນໆຂອງລັດຖະບານນຳດ້ວຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ມັນເປັນເອກະສານສະສົມມີຄ່າທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ ແລະ ປາກົດວ່າເປັນລາຍການຂອງກິດຈະກຳລັກຈອບຂໍ້ມູນ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເພື່ອກ ວດສອດແນມຕໍ່ທັງຊາວຈີນ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດ ພາຍໃນບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງເຄື່ອງມືທັງຫຼາຍນັ້ນ ອັນເປັນທີ່ຊັດເຈນກໍແມ່ນວ່າສະໜອງໂດຍບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຖືກກະທົບຄືໄອຊູນ ທີ່ເປັນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ພວກທີ່ເ ຫັນຕ່າງໃນເຂດຕ່າງໆຂອງຈີນ ທີ່ໄດ້ເຫັນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄືກັບຮົງກົງ ຫຼື ຊິນຈຽງ ການຖິ້ມເອກະສານທີ່ຫຼາກຫຼາຍເມື່ອທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະ ເປັນທີ່ຜົນເຮັດໃຫ້ມີການສືບສ ວນສອບສວນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືກຢືນຢັນໂດຍພະນັກງານ 2 ຄົນຂອງບໍລິສັດໄອຊູນ ຊຶ່ງມີຄວາມສຳພັນກັບກະຊວງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງສາທາລະນະທີ່ມີອຳນາດ ອານາສັກ ການພົບປະສຸດຍອດທີ່ອາດມີ ຂຶ້ນລະຫວ່າງພຽງຢາງ ແລະ ໂຕກຽວ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອມີການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການລັກພາໂຕ ພ້ອມທັງໂຄງການອາວຸດນິວເຄຼຍ ແລະ ລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ພວກນັກວິເຄາະກ່າ ວ ເຖິງແມ່ນພຽງຢາງໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເຈລະຈາຫາລືກັບວໍຊິງຕັນ ແລະ ໂຊລ ກໍໄດ້ ແຕ່ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເປີດກວ້າງແບບບໍ່ຄ່ອຍເຫັນກັນ ທີ່ຈະເຈລະຈາກັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງພວມເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາພາຄີ 3 ຝ່າຍກັບສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ກິມໂຢຈົງ ນ້ອງສາວຜູ້ມີອິດທິພົນຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມຈົງອຶນ ກ່າວວ່າ ພຽງຢາງເປີດກວ້າງທີ່ຈະປັບປຸງຄວາມສຳພັນກັບໂຕກ ຽວ ແລະ ເປີດໂອກາດ ສຳລັບການພົບປະສຸດຍອດກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຟູມິໂອ ກິຊິດາ ທ່ານນາງກໍເວົ້າວ່າ ແຕ່ກໍມີຂໍ້ແມ້ຢູ່ ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າ ວສູນກາງ KCNA ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເມື່ອວັນທີ 15 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ຍີ່ປຸ່ນຕ້ອງໄດ້ປະບັນຫາການລັກພາໂຕທີ່ພຽງຢາງຖືວ່າ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໄປແລ້ວ ແລະ ໂຄງການອາວຸດນິວເຄຼຍຂອງຕົນທີ່ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອ ງກັບການປັບປຸງຄວາມສຳພັນນັ້ນ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ອັດນະສັກ ພ້ອມດ້ວຍ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະຄະນະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບ ກັນໃໝ່ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຂອງມື້ອື່ນ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,575 ກິໂລເຮີດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານ ຈົ່ງໂຊກດີ ມີຄວາ ມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ